ຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ວ່າໃນຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມ ອັນມີດ້ວຍປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນມີການສັບສົນຄົນເລກັນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ກົດເກນຕ່າງໆ ແລ ະ ຕະຫຼອດເຖິງວ່າຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ບໍ່ທັນ ຫຼື ແທບຈະບໍ່ທັນ ອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດ Australia ຢ່າງຖາວອນ ບາງຄົນກໍໄດ້ພາສາອັງກິດບໍ່ພຽງພໍ ບາງຄົ ນກໍມີບັນຫາໃນການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈລະບົບການຕ່າງໆຂອງປະເທດ Australia ເຊັ່ນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກເປັນຕົ້ນ ນີ້ແປວ່າພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆມາກມາຍ ເມື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງກ່ຽວກັບຢາວັກ ຊີນໂຄວິດ-19 ນີ້ກໍເປັນຄວາມເຫັນຂອງສະພາກາແດງ Red Cross Crescent Global Migration Lab ທີ່ປ່ອຍໜັງສືລາຍງານອັນໜຶ່ງອອກມາແລ້ວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຂໍ້ມູນໃໝ່ໃນໜັງສືລາຍງານນັ້ນສະເໜີວ່າ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ ກຳລັ ງມີນະໂຍບາຍອັນບໍ່ຈຳແນກແບ່ງແຍກຫຍັງ ຍິ່ງໆຂຶ້ນ

ນັ້ນແມ່ນສຽງຢູ່ໜ້າທີ່ສູນກາງອັນໃຫຍ່ໂຕຂອງການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ Sydney ລັດ New South Wales ປະເທດ Australia ມີຄວາມຂຸ້ນຂ້ຽວທີ່ສຸດ ໂດຍມີຄົນມາກມາຍລຽນແຖວເພື່ອຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍ້ອນການສັ ກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດ Australia ບໍ່ນິ້ມນວນດີ ຊຸມຊົນສອງກຸ່ມນັ້ນຄືອົບພະຍົບ ແລະ migrant ບໍ່ໄດ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕາມທີ່ຄວນ ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງໂດຍ Red Cross Crescent Global Migration Lab ອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນ migrant ຍັງປະ ເຊີນກັບຄວາມຍາກຊາອັນສຳຄັນຢູ່ຕໍ່ໄປທີ່ຈະຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດ Australia ຢ່າງຖາວອນ

accessibility uh policy which is around ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າມີການເຮັດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ໂດຍບໍ່ຖືເອົາຖານະສະພາບວີຊາໃດໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າມີການໂຕ້ຕອບໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຍານ າງ Hoagland

ການເວົ້າວ່າໂດຍກົງກັບຄົນທັງຫຼາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ວ່າຊັ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ປະສານກັນກັບຊຸມຊົນຄົນໄມແກຣນ ແລະ ອົບພະຍົບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກປະ ລະຖິ້ມ ເຊັ່ນ ໂດຍການມອງເບິ່ງ ແລະ ໂຕ້ຕອບຊ່ອງວ່າງອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີຂອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ

So it's not more about who to blame and who to blame ມັນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ມີສອງທາງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເອົາຊະນະວິກິດໂຄວິດ-19 ການຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍວ່ອງໄວຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ທາງການສາທາລະ ນະສຸກຕ່າງໆຫວັງວ່າສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຄົນໄມແກຣນ ທີ່ມີຄວາມຍາກຊາກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະລຽນຄິວຢູ່ທີ່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ກໍ້ແຂນເສື້ອຂຶ້ນ ໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະ ສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ